ຕັ້ງແຕ່ອະດີດເປັນຕົ້ນມາ ມະນຸດໄດ້ເພິ່ງພະລັງງານຂອງດວງອາທິດ ໃນບາງປະເທດ ບາງວັດທະນະທຳເຄົາລົບອຳນາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງດວງອາທິດ ຈຶ່ງເຄົາລົບບູຊາຖືວ່າເປັນພຣະເຈົ້າ ແຕ່ຖ້າບໍ່ ມີດວງຕາເວັນ ໂລກຂອງເຮົາຈະຕົກຢູ່ໃນສະພາບແບບໃດ ເຮົາກໍຄົງຈະຄາດເດົາໄດ້ ເຮົາຈະມາເບິ່ງຄວາມສຳຄັນຂອງດວງອາທິດນຳກັນ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຍັງຈື່ຈຳຄວາມຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ພວກເຮົາຮ ຽນມາໃນຊັ້ນປະຖົມໄດ້ ເຮົາເຄີຍຄິດວ່າ ດວງຕາເວັນເປັນດາວຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກນີ້ປະມານ 1,500 ລ້ານກິໂລແມັດ ແສງຂອງດວງຕາເວັນເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວ 300,000 ກິໂລແມັດຕໍ່ວິນາທີ ເມື່ອຄຳນວ ນແລ້ວກໍຈະເຫັນວ່າ ແສງໃຊ້ເວລາ 8 ນາທີໃນການເດີນທາງມາສູ່ໂລກ ເຊິ່ງຖືວ່າໄວຫຼາຍ ແສງແດດປະກອບດ້ວຍພະລັງງານຫຼາຍຊະນິດ ພະລັງງານເຫຼົ່ານີ້ຖືກຖ່າຍທອດອອກມາໃນຮູບແບບຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄ ຟຟ້າ ຂະໜາດຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຕັ້ງແຕ່ຄື້ນສັ້ນໆຂະໜາດ 1 ສ່ວນ 10,000 ນາໂນແມັດ ຈົນເຖິງຄື້ນຂະໜາດໃຫຍ່ 4,990 ກິໂລແມັດ ຄື້ນແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ຈະອອກເດີນທາງຈາກດວງຕາເວັນພ້ອມກັ ນ ແຕ່ມີພຽງບາງຄື້ນຄວາມຖີ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ເດີນທາງມາເຖິງໂລກໄດ້ ເພາະຄື້ນຈຳນວນໜຶ່ງຈະຖືກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກກັ່ນຕອງອອກໄປເສຍກ່ອນ ຖ້າທຸກຄື້ນຄວາມຖີ່ຈາກດວງຕາເວັນເດີນທາງເຂົ້າມາ ຫາໂລກນີ້ໄດ້ທັງໝົດ ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຫຼາຍຊະນິດກໍຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນໂລກໄດ້ ຄື້ນແມ່ເຫຼັກທີ່ອອກຈາກດວງຕາເວັນແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມຄື ກຸ່ມຄື້ນແສງ ທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ເຊິ່ງຈະມີຫຼາຍສີຕ່າງກັນ ທັງສີມ່ວງ ສີຄາມ ສີນ້ຳເງິນ ສີຂຽວ ສີເຫຼືອງ ສີແສງແດດ ແລະ ສີແດງ ແລະ ຍັງມີສ່ວນປະສົມຂອງສີຕ່າງໆ ຕາມທີ່ບອກມານີ້ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີອີກກຸ່ມໜຶ່ງ ເປັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າໄດ້ ຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍລັງສີອຸນຕຣາໄວໂອເລັດ ລັງສີອິນຟຣາເຣດ ລັງສີເອັກສ໌ເຣ ແລະ ລັງສີແກມມາ ຄື້ນລັງສີຂອງດວງຕາເວັນເຫຼົ່ານີ້ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຂອ ງໂລກນີ້ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ ລັງສີອິນຟຣາເຣດ ເຊິ່ງເປັນຄື້ນແມ່ເຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ ລັງສີຊະນິດນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ເຮົາສາມາດເກັບພະລັງງາ ນຂອງລັງສີອິນຟຣາເຣດໄດ້ ໂດຍການຕິດຕັ້ງ ແຜ່ນເກັບຄວາມຮ້ອນໄວ້ເທິງຫຼັງຄາເຮືອນ ເພື່ອປ່ຽນແປງລັງສີນີ້ເປັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ລັງສີອິນຟຣາເຣດທີ່ສ່ອງເຂົ້າມາໃນເຮືອນເຮັດໃຫ້ ເຮົາຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນ ຖ້າບໍ່ມີລັງສີຊະນິດນີ້ ໂລກນີ້ກໍຈະເຢັນຄືກັບດວງເດືອນ ເຊິ່ງບໍ່ມີສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃດໆອາໄສຢູ່ໄດ້ເລີຍ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີຕໍ່ມະນຸດນັ້ນ ມີຫຼາຍເກີນກວ່າທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ຄຸນຄ່ າທັງໝົດໄດ້ ຄົນເຮົາໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກແສງແດດທັງໃນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ໃນທາງກົງກໍຄື ເມື່ອແສງແດດຕ້ອງຮ່າງກາຍ ແລະ ເກີດປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງຕໍ່ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນທາງອ້ອມ ຄົນ ເຮົາໄດ້ກິນພືດຜັກ ເພາະວ່າ ເມື່ອພືດໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກແສງແດດ ຈະມີການສັງເຄາະແສງຂຶ້ນໃນພືດ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພືດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ພືດກໍເກັບພະລັງງານນັ້ນໄວ້ພາຍໃນ ເມື່ອຄົນເຮົາກິນພືດຜັກ ເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານ ເຊິ່ງເປັນປະຕິກິລິຍາທີ່ແສງແດດມອບໄວ້ໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ເຮົາຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ແສງອາທິດ ຈຳເປັນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນໂລກນີ້ ພືດຈະບໍ່ສາມາດງອກ ໄດ້ດີຖ້າຂາດແສງອາທິດ ສ່ວນສັດຕ່າງໆ ກໍບໍ່ສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ຖ້າຂາດປັດໄຈສຳຄັນນີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາອາດຈະໄດ້ຍິນຂ່າວດ້ານລົບຂອງແສງຕາເວັນຢູ່ສະເໝີ ເພາະ ບ້ານເມືອງເຮົາອາກາດຮ້ອນ ແລະ ມີ ແສງແດດກ້າໃນບາງໄລຍະ ຄົນທີ່ຢ້ານຜິວດຳຈຶ່ງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ຍອມຖືກແສງແດດ ໂດຍບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າປະໂຫຍດຂອງແສງແດດທີ່ມີຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ປະໂຫຍດທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຈາກແສງແດດນັ້ນມີຫຼາຍກວ່ າທີ່ເຮົາຄິດ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍເຊີນຊວນໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຫາວິທີທີ່ຈະຮັບຄຸນປະໂຫຍດຂອງແສງແດດໃນຕອນເຊົ້າໆ ໂດຍສະເພາະທ່ານທີ່ເຮັດວຽກໃນຕຶກອາຄານ ໃນຫ້ອງເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມີແສງແດດສ່ອ ງ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຮັບແສງແດດທຸກມື້ ຈະເຮັດໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວວ່າ ພຣະເຢຊູເປັນແສງແຫ່ງຄວາມຊອບທຳ ຫຼາຍຄົນບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າທີ່ພຣະອົງປະທ ານໃຫ້ຄື ຊີວິດທີ່ຄົບບໍລິບູນ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ຈິດໃຈຂອງຄົນທີ່ເຊື່ອ ເປັນຄວາມສະຫວ່າງໃນການດຳເນີນຊີວິດ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ຈະປະທານຊີວິດອັນບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດແກ່ທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງ ຢ່າລື ມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຂອງພວກເຮົາໃນຕອນໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປ ແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງ ວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວັນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍ ການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ

awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງໂດຍອ້າຍສຳລານ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວັນຕິສສາກົນ AWR

ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ເມື່ອເຮົານຶກເຖິງການລ້ຽງດູລູກທີ່ເປັນໄວລຸ້ນ ກໍຄົງຈະຕ້ອງສ້າງຄວາມໜັກໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເປັນພໍ່ເປັນແມ່ພໍສົມຄວນ ເຮົາທຸກຄົນຢາກຈະໃຫ້ລູກເປັນຄົນເຊື່ອຟັງ ຕັ້ງໃຈຮຽນ ປະພຶດຕົວເ ປັນຄົນດີ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄືຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການດຳເນີນຊີວິດຂອງເຂົາໃນອະນາຄົດຂອງຄອບຄົວ ຖ້າຫາກພວກລູກພາກັນພົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວ ພໍ່ແມ່ກໍຈະຕ້ອງລຳບາກໄປນຳອີກ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ສ້າງຄວາມວິຕົກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປົກຄອງ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີເລື່ອງລາວທີ່ຈະນຳມາເລົ່າເປັນອຸທາຫອນ ເພື່ອສອນໃຈໃຫ້ແກ່ລູກໆ ຫຼື ເຍົາວະຊົນໄວລຸ້ນທັງຫຼາຍໄດ້ຟັງ ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງ ທີ່ຊື່ ຢາໂຄບ ເຂົາແຕ່ງງານ ແລະ ກໍມີພັນລະຍາຫຼາຍ ຄົນ ເຂົາມີລູກຊາຍທັງໝົດ 12 ຄົນ ແຕ່ລະຄົນມີລັກສະນະນິໄສແຕກຕ່າງກັນ ຊຶ່ງກໍແນ່ນອນແຫຼະ ຄວາມອິດສາລິດສະຍາ ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ ການຊີງດີຊີງເດັ່ນກັນ ຍ່ອມເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບລູກໆທັງຫຼາຍ ຊຶ່ງກໍຖືວ່າມັນ ເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ແຕ່ເລື່ອງເລັກນ້ອຍກໍເລີ່ມປ່ຽນແປງເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ແລະ ກໍເລີ່ມໃຫຍ່ຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ເມື່ອລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ ໂຢເຊັບ ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພາະແມ່ຂອງເຂົາຕາຍໃນຂ ະນະທີ່ ຄອດນ້ອງຊາຍຄົນສຸດທ້ອງ ເລື່ອງລາວຄວາມຜິດຖຽງຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນມາ ເພາະຄວາມຮັກຂອງພໍ່ທີ່ມີຕໍ່ລູກນັ້ນເອງ ພວກອ້າຍໆຂອງໂຢເຊັບຈຶ່ງວາງແຜນຈະຈັດການກັບນ້ອງຊາຍຂອງໂຕເອງເສຍ ດ້ວ ຍການລໍໂອກາດວ່າຈັກວັນໜຶ່ງເຖາະ ຈະໄດ້ຈັດການກັບນ້ອງຊາຍຄົນຜູ້ທີ່ພໍ່ຮັກຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນ ພວກອ້າຍໆໄດ້ວາງແຜນເອົາໄວ້ ໜຶ່ງໃນນັ້ນບອກວ່າ ຢ່າເລີຍ ຢ່າເຮັດນ້ອງຊາຍຂອງເຮົາຢ່າງນັ້ນເລີຍ ເພາະຢ່ າງໜ້ອຍເຂົາກໍເປັນນ້ອງຊາຍຂອງເຮົາ ເອົາຈັ່ງຊີ້ກໍແລ້ວກັນ ຈັບມັນໂຍນລົງໄປໃນນ້ຳສ້າງຮ້າງກໍພໍ ໂດຍຄິດວ່າເຂົາຈະກັບຄືນມາຫານ້ອງຊາຍຄົນສຸດທ້ອງຂອງເຂົາອີກ ແຕ່ອ້າຍນ້ອງຄົນອື່ນໆໄດ້ຂາຍນ້ອ ງຊາຍໄປເປັນທາດ ໂຢເຊັບເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງດີທີ່ສຸດ ຈົນໄດ້ຮັບການໄວ້ວາງໃຈ ຈົນໄດ້ກາຍເປັນຫົວໜ້າທາດ ເບິ່ງແຍງຢ່າງດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມຊື່ສັດ ພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ແກ່ເຂົາ ແລະ ເຈົ້ານາຍຂອ ງເຂົາ ແຕ່ໂຢເຊັບກໍບໍ່ໄດ້ຫຼົງໂຕເອງໄປເລີຍ ເຂົາຍັງຊື່ສັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕໍ່ເຈົ້ານາຍຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແມ້ວ່າຢູ່ໃນໃຈຈະຄິດເຖິງພໍ່ ແຕ່ອີກໃຈໜຶ່ງເຂົາກໍຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າມີແຜນການໃນຊີວິດຂອ ງເຂົາ ແທນທີ່ໂຢເຊັບເຂົາຈະເສຍໃຈ ມົວຕັ້ງແຕ່ທຸກຮ້ອນກັບໂຊກຊະຕາຂອງໂຕເອງ ແຕ່ເຂົາກັບຄິດໄປວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງນຳເຂົາມາເປັນທາດ ອະນາຄົດຂ້າງໜ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຈະມີອີ່ຫຍັງເກີດຂຶ້ນອີກ ແຕ່ມື້ນີ້ຂໍວ າງໃຈໃນພຣະເຈົ້າເອົາໄວ້ເສຍກ່ອນ ນີ້ຄືການຄິດໃນແງ່ດີ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກໄດ້ ຈາກການເປັນເດັກໜຸ່ມນ້ອຍ ຕອນນີ້ໂຢເຊັບກໍເລີ່ມໃຫຍ່ເປັນບ່າວແລ້ວ ຮູບຮ່າງ ແລະ ໜ້າຕ າຂອງເຂົາກະຫຼໍ່ເຫຼົາເອົາການ ສົມຊາຍຊາຕີ ເຂົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີແຟນ ມີຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນທີ່ເບິ່ງເຂົາດ້ວຍຄວາມມັກ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນນັ້ນກໍຄືພັນລະຍາຂອງນາຍທະຫານອີຢິບ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້ານາຍຍິງຂອງເຂົານັ້ນ ເອງ ເພາະສາມີຂອງນາງອອກໄປສະໜາມຮົບຢູ່ເລື້ອຍໆ ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາຢູ່ເຮືອນ ນາງເປັນຜູ້ຍິງທີ່ສູງສັກ ແລະ ນາງກັບເບິ່ງໄປທີ່ທາດໜຸ່ມໜ້າຕາດີຄົນນີ້ ໃນໃຈກໍຄິດຢາກຈະປົດປ່ອຍຄວາມຮັກໄຄ່ຂອງຕົນເ ອງ ນາງຈຶ່ງແກ້ງທຳດີກັບໂຢເຊັບ ທຳທ່າສ້າງຄວາມດີກັບໂຢເຊັບ ແລະ ກໍເວົ້າຈາອ່ອນຫວານ ເພື່ອຫຼອກລໍ້ເຮັດໃຫ້ໂຢເຊັບຕາຍໃຈ ນາງເຮັດແບບນີ້ຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈົນໃນທີ່ສຸດມື້ໜຶ່ງ ນາງໄດ້ເວົ້າກັບໂຢເຊັບວ່າ ມານອນກັບຂ້ອຍຕິ ໂຢເຊັບຊຶ່ງເປັນຄົນຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ພຣະອົງ ແລະ ກໍຮັກເຈົ້ານາຍຂອງຕົນເອງ ເຂົາຈຶ່ງຕອບໄປວ່າ ຫື ຂ້ອຍເຮັດແບບນັ້ນບໍ່ໄດ້ດອກ ເພາະເຈົ້ານາຍເພິ່ນຮັກ ແລະ ກໍໃຫ້ອຳນາດຂ້ ອຍທຸກຢ່າງຢູ່ໃນເຮືອນຫຼັງນີ້ ຂ້ອຍຈະເຮັດບາບ ແລະ ກະທຳຜິດຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ດອກ ເມື່ອເຈົ້ານາຍຜູ້ຍິງຊູຊີໂຢເຊັບ ໂຢເຊັບເຂົາຈຶ່ງຟ້າວລຸກແລ່ນໜີໄປ ແຕ່ນາຍຜູ້ຍິງໄດ້ດຶງເສື້ອຂອງເຂົາເອົາໄວ້ ນາ ງຮູ້ສຶກມີຄວາມອັບອາຍ ແລະ ທຳທ່າຮ້ອງຂຶ້ນສຽງດັງ ເພື່ອໃຫ້ທາດຄົນອື່ນໄດ້ຍິນ ແລະ ກໍເວົ້າວ່າ ໂຢເຊັບກຳລັງຈະລວນລາມຂົ່ມຂືນຂ້ອຍ ຈາກນັ້ນເຂົາຈຶ່ງບອກທາດໃຫ້ຊ່ວຍກັນຈັບໂຢເຊັບເອົາໄວ້ ເພື່ອລໍຖ້ າເຈົ້ານາຍຜູ້ເປັນສາມີຂອງນາງກັບມາ ນາຍຜູ້ເປັນຫົວໜ້າທະຫານໃຫຍ່ກໍເຂົ້າໃຈຜິດຕາມຄຳເວົ້າຂີ້ຕົວະຂອງພັນລະຍາ ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງໂຢເຊັບໄປຂັງຄຸກມືດເອົາໄວ້ ດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນທີ່ເດັກນ້ອຍຄົ ນທີ່ເຂົາຊື້ມາຊຸບລ້ຽງເອົາໄວ້ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດ ໂຢເຊັບເຂົາເວົ້າຫຍັງບໍ່ອອກ ໄດ້ແຕ່ກົ້ມໜ້າຮັບກຳ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າຊິເວົ້າຈັ່ງໃດດີ ເຖິງຈະເວົ້າຈັ່ງໃດກໍຄົງຊິບໍ່ມີຜູ້ໃດເຊື່ອເຂົາ ເພາະຫຼັກຖາ ນມີຢູ່ຄືເສື້ອຂອງເຂົານັ້ນເອງ ເຂົາໄດ້ແຕ່ກືນນ້ຳລາຍ ອົດທົນ ແລະ ກໍມີຄວາມເວົ້າທີ່ເວົ້າເຖິງໂຢເຊບວ່າ ພັນລະຍານາຍທະຫານອີຢິບອາດດຶງເສື້ອຂອງເຂົາອອກໄດ້ ແຕ່ນາງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະດຶງເອົາຄວາ ມດີງາມຈາກຈິດໃຈຂອງໂຢເຊບໄປໄດ້ ເຂົາຍອມຮັບຜິດ ທັງໆທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດ ຈົນໃນທີ່ສຸດເຂົາກໍໄດ້ຖືກນຳໂຕມາຂັງຢູ່ໃນຄຸກມືດ ແຕ່ຄວາມເປັນຄົນດີຂອງເຂົາຍັງຄົງຢູ່ ໂຢເຊບໄດ້ເຮັດຄວາມດີຢູ່ໃນ ຄຸກຈົນນາຍທຳມະໂລງໄດ້ຕັ້ງໃຫ້ເຂົາເປັນຫົວໜ້ານັກໂທດ ນີ້ຄືບົດຮຽນທີ່ດີສຳລັບເຍົາວະຊົນທັງຫຼາຍ ອະນາຄົດຂອງໜຸ່ມສາວຈະດີຫຼືຊົ່ວກໍຢູ່ທີ່ເຂົາຕ້ອງເປັນຄົນດີຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ຢ່າຖ້າໃຫ້ຈົ ນອາຍຸແກ່ແລ້ວ ເລື່ອງລາວຂອງໂຢເຊບຈະເປັນຢ່າງໃດ ໂປດຕິດຕາມໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ ໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍກ ານຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງລາຍການຈາກທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເດີ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ

lao@awr.org ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໃນຄັ້ງໜ້າ ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈ ະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນ ຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາ ກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງ ພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ